SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ເມືອງກາສີ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ແມ່ນຍຸດທະສາດໃນເສິກສົງຄາມອິນໂດຈີນ ບໍ່ວ່າສະໄໝໃດກໍຕາມ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ມັນກໍຍັງເປັນສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດຢູ່ ອັນໝາຍເຖິງວ່ າມີສະຖານີລົດໄຟຄວາມໄວສູງຢູ່ທີ່ເມືອງກາສີ ເຊິ່ງວ່າໃນເວລານີ້ ສະຖານີດັ່ງກ່າວກຳລັງຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວຮັບຫົວລົດໄຟຄວາມໄວສູງຢູ່ ທີ່ວ່າການລາຍງານຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍທ່ານສົມດີ ມີໄ ຊ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ນາ ທາງສຳນັກຂ່າວອອນລາຍລາວ ກະໄດ້ເຜີຍພາບການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟຄວາມໄວສູງກາສີ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ 10 ສະຖານີຕະຫຼອດເສັ້ນທາງ ຈາກນະຄ ອນຫຼວງວຽງຈັນເຖິງບໍ່ເຕັນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີສະຖານີລັບສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຢູ່ 10 ແຫ່ງ ກໍໄດ້ແກ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂພນໂຮງ ວັງວຽງ ກາສີ ຫຼວງພະບາງ ເມືອງງາ ເມືອງໄຊ ນາໝໍ້ ນາເຕີ ຍ ແລະ ບໍ່ເຕັນ ພ້ອມກັບສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄ້າອີກ 22 ແຫ່ງເນາະ ການວາງລາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກສະຖານີບ້ານໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຖິງສະຖານີບໍ່ເຕັນ ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ສຳເລັດ ແລ້ວວາງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2021 ແລະ ຄາດວ່າເດືອນສິງຫາ 2021 ກະຊິມີການນຳເອົາຫົວລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງນີ້ມາແຕ່ຈີນ ແລະກະຊິເລີ່ມທົດລອງແລ່ນປາຍປີນີ້ ໂດຍລັດຖະບານລາວກະຄາດຫວັງວ່າ ຂະບວນລົ ດໄຟລາວ-ຈີນຊິເປີດໃຊ້ໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ເພື່ອລ່ວມສະຫຼອງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 46 ປີ ຂອງການສະຖາປະນາສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໂດຍທາງລົດໄຟສາຍນີ້ຍາວຢູ່ 422.4 ກິ ໂລແມັດ ມູນລະຄ່າການລົງທຶນກະ 5,986 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຕົ້ນທາງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປາຍທາງທີ່ເມືອງບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟນະ ລາຄາເທົ່ານັ້ນເທົ່າ ນີ້ນີ້ ຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈາກຫົນແຫ່ງໃດກະຢ່ານີ້ແມ່ນວ່າ ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຫຼືວ່າບົ່ງບອກໃຫ້ ຫຼືວ່າໃຫ້ວີ່ແວວແນວໃດຊາບບໍ່ວ່າ ພັກລັດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ຄືປະເທດລາວນີ້ ຕິດໜີ້ຕິດ ສິນກ່ຽວກັບການ ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ ມັນ ມັນ ມັນຫຼາຍຈັກພັນລ້ານໂດລາເນາະ ຈຳນວນຕົວເລກທີ່ທາງການລາວກູ້ສ້າງໂຕນີ້ເນາະ ວ່າເປັນໜີ້ເທົ່າໃດ ອັນ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສະຖ ານີລົດໄຟເມືອງກາສີນີ້ນາ ທີ່ວ່າຕຽມຮັບຫົວລົດໄຟວ່າຊັ້ນເຖາະ ຫົວລົດໄຟຫັ້ນຊິມາຮອດມື້ໃດຫັ້ນ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເນາະ ວາງປາຍເດືອນ ເດືອນສິງຫານີ້ເນາະ ກະທີ່ຄາດວ່າຊິຮອດສະຖານີກາສີ ກະເປັນ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງລຸ້ນ CR 2000J ແລ່ນໄດ້ຄວາມໄວກະປະມານ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເນາະ ມູນລະຄ່າຂອງຫົວ ຫົວລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້ກະຢູ່ປະມານ 14.2 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດເນາະ ຄັນເຮົາຟັງເບິ່ງແລ້ວ ມັນ ມັ ນບໍ່ແມ່ນຕຽມຮັບຫົວລົດໄຟໄດ້ນີ້ນະ ມັນອາດຈະແມ່ນວ່າເອົາລົດໄຟມາລອງແລ່ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແມ່ນຫຼືບໍ່ເນາະ ຖ້າເຂົ້າໃຈວ່າກະຄືຊິເປັນ ຊິເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ຊິເລີ່ມມີການ ທົດລອງແລ່ນເນາະ ຈາກເມືອງ ກາສີ ໂຕນີ້ກະໄປຕາມເສັ້ນທາງຊິເຂົ້າວຽງຈັນ ຫຼືວ່າຊິໄປທາງ ທາງບໍ່ເຕັນ ອັນນີ້ກໍຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ຮັບເອົາ ກໍຈັກຊິຮັບເອົາເຮັດຫຍັງເນາະ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງມາແລ່ນເບິ່ງຫຼະວ່າລາງມັນມາດຕະຖານບໍ່ ມັນຊິກະດອນອອກຈາກລາງລົດໄຟບໍ່ ຫຼືວ່າລາງລົດໄຟຊິຄົດຊິງໍ ແຂງແຮງພໍບໍ່ ອາດຈະແມ່ນທົດລອງແລ່ນເບິ່ງລະ ເພາະວ່າເດືອນທັນວາ ມັນກໍປະມານ 5-6 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ກະຊິຮອດແລ້ວ ວັນທີ 2 ຫັ້ນ ລະກະຊິມີ ການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ລະກະຊິເປີດລົດໄຟເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງຫັ້ນ ແຕ່ວ່າ ຂ່າວ ຂ່າວນີ້ເນາະ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງລອງມາແ ຕ່ຮອດເມືອງກາສີ ເປັນຫຍັງບໍ່ລວດມາຮອດວຽງຈັນ ວັງວຽງ ຈຳນ້ຳຂອງພີ້ເລີຍ ອັນນີ້ບໍ່ແນ່ໃຈນະວ່າເປັນເພາະອີ່ຫຍັງ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂ່າວກໍບອກວ່າ ເປັນ ເປັນເມືອງກາສີ ຊິ ຊິເປັນເມືອງທີ່ມີພິທີຮັບຫົວລົດໄ ຟຄວາມໄວສູງໂຕນີ້ ລະກະຊິມີການທົດລອງ ລອງແລ່ນ ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເຂົ້າວຽງຈັນ ອັນນີ້ກໍຈະບໍ່ມີຂ່າວເປີດເຜີຍອອກມາເນາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ